यततो ह्यपि कौन्तेय यततो
पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि इन्द्रियाणि
हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभम्नः पठितुम् शक्यते वा पठामः मिलित्वा पठा हम्म। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः पदच्छेदं कुर्मः यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः हि अपि ह्यपि इत्यस्ति हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः इति अस्ति तकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं कौन्तेय सम्बोधन एकवचनं पुरुषस्य षष्टि एकवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं विपश्चितः विपश्चित् इति शब्दः विपश्चित् तकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनम् इन्द्रियाणि नपुंसकलिङ्ग प्रथम बहुवचन प्रमाद्धीनि प्रमाधिन् इति शब्दः बहुवचनमस्ति नपुंसकलिङ्ग प्रथम बहुवचन मनः मनःशब्दः नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं मनःशब्दः नपुंसके अस्ति नपुंसकलिङ्गशब्दः इदानीम् एकैकपदं स्वीकृत्य अर्थं पश्यामः कौन्तेय कः अर्थः कथम् अर्जुनस्य कौन्तेय इति नाम आगच्छति कुन्त्याः कुन्तेः पुत्रः यततः अपि यतत् यत यत्नं करोति चेदपि प्रयत्नं करोति चेदपि प्रयतमानस्य अपि इत्युक्ते प्रयत्नं कुर्वन्नेव अस्ति सः तस्य अपि विपश्चितः विदुषः पण्डितः पण्डितः इत्यर्थः तादृशस्य अपि पुरुषस्य मनुष्यस्य तादृशस्य मनुष्यस्य अपि मनः मनः इत्युक्ते मनः चित्तं प्रमाथीनि प्रमाथः भवति मनसः इत्युक्ते प्रपीटकानि इति अस्ति इत्युक्ते किं भवति तत्र तस्य क्लेशः भवति तदेव ഇന്ദ്രിയാണി നേത്രാദീനി ഇന്ദ്രിയാണി പഞ്ചേന്ദ്രിയാണി പ്രസഭം ബഹു ദൃഢേന ഹഠാത് ഇത്യർത്ഥ ഹഠാത് ഇത്യുക്തെ ബഹു ശക്തിയ തസ്യ ശക്തിയ തത്ര നയതി ഇത്യർത്ഥ വയം പുനഃ പശ്യാമ ഏകേക പദസ്യ ഹരന്തി ആകർഷയന്തി അഹരന്തി ആകർഷയന്തി പ്രശ്നഹ എവ हरन्ति किल इति पृच्छति इत्युक्ते आकर्षयन्ति खलु आकर्षयन्ति किल किम् इति वदति अर्जुन अर्जुन अर्जुनं वदति कौन्तेय किम् इति वदति यततः हि यततः हि अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रमाधीनि इन्द्रियाणि प्रसभं हरन्ति अन्वयः तस्य तस्य तात्पर्यं कौन्तेय हे अर्जुन अर्थमागच्छति किल हे अर्जुन इन्द्रियाणि प्रमथनशीलानि भवन्ति इन्द्रियाणि प्रमथनशीलानि भवन्ति तानि समाधौ प्रयत्नं कुर्वतः मेधाविनः अपि पुरुषस्य मनः बलात् आकर्षयन्ति इति सामान्य अर्थः इदानीं कः अर्थः किम् उक्तवान् तत्र अर्जुन इति उक्तवान् अर्जुनम् आहूत् आहूय हे अर्जुन इन्द्रियाणि कीदृशानि इति उक्तवान् भगवान् इन्द्रियाणि कीदृशानि सन्ति बहु आकर्षणं करोति कथम् आकर्षणं करोति हठात् बलात् बला बलेन तत्र नयति एकैकविषये इन्द्रियाणि इत्युक्ते कानि इन्द्रियाणि अस्माकं पञ्च इन्द्रियाणि नेत्रादीनि यत्र उक्तं तस्य अर्थः नेत्रं श्रोत्रं सर्वं कथं करोति इत्युक्ते बहु बलेन अस्मान् अन्यत्र नयति कुत्र नयति कुत्र विषय आसक्तिः भवति तत्र नयति तदानीं किं भवति इन्द्रियाणि अस्मान् तत्र नयति तेन किं भवति मनः अपि तत्र गच्छति मनः चञ्चलं भवति कस्य विषये वदति एतत् कस्य विषये मनः गच्छति इति वदति कस्य विषये विदुषामपि ये पण्डिताः सन्ति ये अस्मिन् कार्ये प्रयत्नरताः सन्ति के अस्मिन् कार्ये प्रयत्नरताः कस्मिन् कार्ये आत्मान्वेषणे ये ज्ञानसंवर्धनाय सन्यासजीवनं कुर्वन्तः सन्ति तेषां विषये वदन्तः सन्ति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमेव तादृशजीवनं करोति तादृशजीवनम् इत्युक्ते के सन्यासिनः तेषामपि मनः अन्यत्र गच्छति कारणं किं प्रमाथीनि सन्ति एतत् बहु हठात् तद् अन्यत्र नयति एतत् किमर्थं भगवान् उक्तवान् इदानीं कस्य लक्षणं वदन्नस्ति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं वदन्नस्ति एतत् अस्माकं सर्वेषां कृते श्लोकः एव कारणं किं बहुधा जनाः बहु शीघ्रं किं चिन्तयन्ति मम किञ्चित् ज्ञानम् अभवत् एतस्मिन् कार्ये यदा प्रयत्नरताः भवन्ति किञ्चित् प्रयत्नं करोति तस्य फलं मिलति यदा किञ्चित् साधनां करोति अथवा किञ्चित् विशिष्य वयं किञ्चित् दूरे स्मः किन्तु तादृशजीवनं ये कुर्वन्ति इदानीं चिन्तयतु कुत्रापि आश्रमं प्रति गच्छन्ति जनाः आश्रमजीवनं भिन्नं किल आश्रमं गत्वा किञ्चित् कालाभ्यन्तरे वर्षद्वय वर्षत्रयाभ्यन्तरे तेषां किञ्चित् ज्ञानं भवति കാരണം तेषां निष्ठाकारणेन तेषाम् अनुभवकारणेन ते तस्मिन् मार्गे गमनस्य आरम्भं करोति तदा बहवः नवतिप्रतिशतं जनानां मनसि अपि तदानीं किम् आगच्छति अहङ्कारः आगच्छति अहं जानामि अहम् अनुभूतवान् समाधि किमिति अहं जानामि वयं शृणुमः किल बहुधा वयं शृणुमः बहवः सन्न्यासिनः अथवा तस्मिन् मार्गे गत्वा अनन्तरम् अन्यत्र गच्छन्ति किल वयं पठामः किल बहवः वस्तुतः ते इच्छा एव तत्र गतवन्तः ते लोकस्य उपरि तेषाम् इच्छा नास्ति इति कारणेन एव ते सन्यासं स्वीकृत्य तत्र गतवन्तः अन्यत् किमपि कारणेन न किन्तु किञ्चित् कालानन्तरं ते भिन्नमार्गं गच्छन्ति स्वीकरोति किमर्थं भिन्नमार्गं स्वीकरोति तस्य कारणं भगवान् वदति यद् अस्माकं जीवने अपि आगच्छति तस्मादेव सः वदति किमर्थं प्रमाधीनि सन्ति इन्द्रियाणि तद् भवान् भवान् भवतः परीक्षणं न करोतु इति वदति परीक्षणं मीन्स् एक्साम् भवान् भवतः परीक्षां न करोतु कथं भवतः परीक्षां करोति अहं चिन्तयामि न मम एतादृशचित्रं सर्वं पश्यामि चेत् मम किमपि नास्ति वयमपि वदामः किल तादृशचित्रं वयं पश्यामः न भवन्तः नेत्रमेव भवन्तं तत्र नयति तादृशचित्रं भवान् एकवारं पश्यति तत् किं करोति एकः लघुसंस्कारः भवतः अन्तरङ्गे भवति सः संस्कारः एव पुनः पुनः भवन्तं नयति भवन्तं प्रेरयति तत् करोतु तत् करोतु तत् करोतु इति प्रेरयति तस्मात् तद् सम्यक् मार्गं वदति बहुधा वयं चिन्तयामः न मम किमपि न भविष्यति ता तादृश अबद्धधारणाः न भवन्तु आरम्भे एव भवान् एव न चिन्तयतु इत्युक्ते तद् भविष्यति किञ्चित् तत् प्राप्नोति चेदपि अस्माकं चिन्तनं भवति इदानीं वयं ध्यानस्य परिशीलनं कुर्मः इति चिन्तयतु वयं किञ्चित् शान्तिं प्राप्नुमः तेन कारणेन तदा वयं चिन्तयामः एतदेव मोक्षं स्थितप्रज्ञलक्षणम् अहम् अनुभूतवान् किल बहुधा अस्माकं जनानां वाक्ये तद् भवति वयमपि तादृशसम्भाषणं कुर्मः किल किञ्चित् तस्मिन् मार्गे प्रयत्नरतः एव तस्मिन्नेव समये सः किं स्वयम् एतत् अन्येषां विषये न वदति इदानीम् अहं वदामि मम विषये वदामि इत्युक्ते मम उपरि एव अहं वञ्चनां करोमि अहं स्वयं मां पाठयति वा अहं जानामि इति अहं यदा चिन्तयति भगवान् वदति एवं न चिन्तयतु कारणं किं ये तत्र एव जीवन्ति ये तादृशम् एव जीवनं कुर्वन्ति तेषामपि चाञ्चल्यं भवति ये समाधौ तिष्ठन्ति समाधौ तिष्ठन्ति इत्युक्ते ते समाधि अवस्थायां तिष्ठन्ति ये स्थितप्रज्ञाः सन्ति विषयलोकं प्रति गच्छति चेत् किं भविष्यति तेषामपि चाञ्चल्यं भवति तेषामपि चाञ्चल्यं भवति तस्मात् अस्मिन् लोके वयं जनान् पश्यामः अस्मिन् लोके शरीरं स्वीकृत्य वयम् आगतवन्तः एतस्मिन् लोके वयं वासं कुर्मः चेत् कोऽपि ब्रह्मज्ञानी भवतु भगवान् किं वदति तस्य विषय आसक्तिः भवति एव अनन्तरम् अस्माकं कार्यं कुत्र तस्मात् किमर्थम् उक्तवान् एतस्य कः अर्थः एवं चेत् भवान् एतत् प्रयत्नमेव न करोतु इत्यर्थः वा समाधि अवस्थायां यः अस्ति तस्य अपि पतनं भवति इति वदति चेत् अस्माकं मनसि किं भवति एवं चेत् मया प्रयत्नः एव न करणीयः अहं प्रयत्नं कृत्वा प्राप्तुं न शक्नोमि इति न तत् तदर्थमेव उक्तवान् सावधानेन भवतु श्रद्धया भवतु भवान् कारणं भवतः उपरि भवान् परीक्षां न करोतु कीदृशपरीक्षां न करोतु अहं जानामि इति विचिन्त्य भवान् तादृशपरीक्षां न करोतु वयं बहुधा एतादृशकार्याणि कुर्मः कथं वयम् एतादृशकार्याणि कुर्मः उदाहरणार्थं किमपि अस्माकं जीवने वयं सर्वाणि कार्याणि कथं त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः अहं जानामि अहं तत् जानामि अहम् एतत् जानामि इति किल कदाचित् वयमेव वदामः मन्दिरं गच्छामः हम्म। सामान्यविषयः मन्दिरं गच्छामः मन्दिरगमनसन्दर्भे एव अस्माकं किमपि विपरीतमभवत् जीवने मन्दिरं गच्छामः अहं गच्छन्नस्मि प्रतिदिनम् अथवा साधनां कुर्वन्नस्मि सहस्रनामजपं करोमि किमपि प्रतिदिनम् अहं तत् कार्यं कुर्वन्नेव अस्मि किञ्चित् कालाभ्यन्तरे मम जीवने कापि दुर्घटना जाता किमपि कष्टम् अभवत् जीवने झटिति वयं किं कुर्मः तदेव तत्रैव वयं तस्य अन्वयं कुर्मः मया एतत् न शक्यते कार्यमेव नास्ति एतत् कृत्वा किं प्रयोजनं अहम् एतावत् कालपर्यन्तं प्रतिदिनं प्रातःकाले सायङ्काले मन्दिरं गच्छन् एव आसं कः लाभः कति अनन्तरं वयं कुत्र कुत्र अन्वयं करोति तदेव दूरं दूरं दूरं दूरं गच्छति तदर्थं वदामि वयं सर्वदा विपरीतस्थानेषु एतस्य अन्वयं कुर्मः अन्वयं कुर्मः इत्युक्ते जानाति किल योजना करोति यत्र अन्वयः करणीयः तत्र न करोति भिन्नभिन्नस्थाने करोति तदा अस्माकं मनसि किं भवति ओ सः मन्दिरमेव न गच्छति अन्यम् एकं वयं पुरतः पश्यामः एषः मन्दिरमेव न गच्छति सः कथं सुखेन जीवनं करोति तस्य जीवने एतादृशदुःखसमयाः सन्ति तद् वयं जानीमः वा तद् न जानीमः वयमिदानीं यदा मम दृष्ट्या तम् अहं पश्यन्नस्मि किल एतावत् वयम् इदानीं सर्वं दशजनाः अत्र मिलित्वा वयम् उपविशामः किन्तु एकैकस्य जीवनमपि भिन्नं किल अहं कथं तस्य जीवनविषये अवगन्तुं शक्नोमि अहं वदामि बहिस्तात् अहं बाहुलयञ्जिं पश्यामि अथवा सुरेशजीं पश्यामि बहिस्तात् अहं किं चिन्तयामि ओ सः सुखेन अस्ति अथवा सः दुःखेन अस्ति किमपि एतत् चिन्तनं सत्यं वा न किन्तु मनुष्यः सामान्यतया मनुष्यः स्वस्य प्रयत्नस्य पन्था पन्था इत्युक्ते मार्गः स्वस्य प्रयत्नस्य मार्गः मनुष्यः कथं त्यजति कारण उत्तममार्गतः भिन्नमार्गं गन्तुं सर्वदा अस्माकं प्रेरणा भवति किल विष कारणं किम् अस्मान् परितः तादृशविषयाः एव सन्ति सर्वत्र तद् आकर्षणं करोति वयं वदामः किल एकजीवने उपरि उपरी गन्तव्यम् इत्युक्ते किं करणीयम् उपरि कस्मिन् अर्थे वदामि एवमेव उपरि न एवमुपरि अपि एकशिलाखण्डं वयं स्वीकृत्य उपरि क्षिपामः तद् उपरि उपरि उपरि गच्छति किन्तु कियत् पर्यन्तम् उपरि गच्छति तस्य शिलाखण्डस्य पृष्ठतः अस्माकं शक्तिः कियत् पर्यन्तं तिष्ठति इत्युक्ते यः क्षिप्तवान् तत्क्षेपणे तस्य hmm. एकशक्तिः अस्ति hmm. सा शक्ति कियत् पर्यन्तं तत्र तिष्ठति तावत् पर्यन्तम् उपरि गच्छति तदनन्तरं स्वयमेव अधः पतति जीवने अपि एवमेव एकैक एकैकपदम् अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते तद् तावत् सरलं नास्ति अद्य वयं किमपि प्राप्तवन्तः सन्ति चेत् भगवान् किं वदति अत्र इत्युक्ते तत् भवान् अवगच्छतु तत्र भवान् आनन्दम् अनुभवतु इत्युक्ते अद्य अहम् इदानीं गीतां पठितुम् इच्छामि किल न्यूनातिन्यूनं गीतापुस्तकम् उद्घाट्य अहं पठामि एतादृशचिन्तनं मयि कथम् उत्पन्नं किल अत्यावश्यकसंस्कृतपदानि अहम् अर्थम् अवगच्छामि अथवा यदा अहं पुनः पुनः पठामि अहं किञ्चित् किञ्चित् अहम् अवगच्छामि एतादृशभाग्यम् अहं प्राप्तवान् तादृशरीत्या जनाः न चिन्तयन्ति कदापि कस्मिन्नपि विषये अहम् एतस्मिन् विषये इति केवलं न वदामि अस्माकं जीवने उत्तमता प्राप्तव्या इत्युक्ते अस्माभिः किं चिन्तनीयम् अद्य मम जीवनं कुत्र अस्ति एतत् एकः थियरि अस्ति अद्य मम जीवनं कुत्र अस्ति ततः मया भावात्मकं चिन्तनं करणीयं भावात्मकं चिन्तनम् इत्युक्ते पासिटिव् थिङ्किङ्ग् मया अभावात्मकचिन्तनं न करणीयं वयम् एतत् पदं वयं जानीमः सर्वदा किल पासिटिव् थिङ्किङ्ग् नेगटिव् थिङ्किङ्ग् इति सर्वं वयं श्रुतवन्तः किन्तु पासिटिव् थिङ्किङ्ग् कुतः करणीयं वयमपि भावात्मकचिन्तनं कर्तुम् इच्छामः किन्तु वयं कस्यापि प्रतीक्षां कुर्मः तदनन्तरं भावात्मकचिन्तनं कुर्मः मम जीवने एषा स्थितिः भवतु तदनन्तरम् अहं भावात्मकचिन्तनं करोमि इति चिन्तयति खलु तद् न सम्भवति अद्य यत् जीवने अस्ति इति प्रथमम् अवगन्तव्यं तद तदपि एकं भावात्मकं चिन्तनम् अस्ति वा नास्ति वा इदानीं कोऽपि एकः इदानीं माला भगिनी चिन्तयति इति वयं चिन्तनं कुर्मः मम किं किम् अस्ति इति भगवता मह्यं किं किं दत्तमस्ति इति कदापि वयं चिन्तयामः वा सत्यं वदतु तद् बहु न्यूनं साधारणतया तद् वयं न कुर्मः भगवान् किं किं न दत्तवान् इति वयं चिन्तयामः अथवा भगवान् न दत्तवान् इत्युक्ते कः अर्थः मम किं किं नास्ति किल सर्वाणि अवयवानि सम्यक् सन्ति मम किन्तु मम अङ्गुली किञ्चित् भग्नमस्ति अहं किं चिन्तयामि सर्वदा अहम् उदाहरणार्थं वदामि अङ्गुल्याः विषये न चिन्तयतु जीवनमपि एवमेव मम अङ्गुलिभग्नमस्ति चेत् सर्वदा अहं तस्मिन् विषये भगवतः शापं कुर्वन् भवामि भगवतः शापम् इत्युक्ते एवं वाक्यमेव न स्वीकरोतु भगवतः शापं करोति चेत् किं न करोति चेत् किं तत्र तस्य किमपि न किन्तु तेन भवान् भवतः चिन्तनं सम्पूर्णं नेगेटिव् कुर्वन् अस्ति अवगतं वा भवतः अङ्कुली भग्ना अस्ति इति कारणेन भवान् भवतः समग्रचिन्तनम् अभावात्मकं चिन्तनं करोति भवान् यद् यद् भगवान् दत्तवान् अहं द्रष्टुं शक्नोमि कति जनाः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति अद्यपर्यन्तं कदापि वयं तस्य विषये चिन्तनं कृतवन्तः वा द्रष्टुं न शक्यते चेत् कथं भवति किल द्रष्टुं न शक्यते इति जनाः अस्माभिः सह जीवनं कुर्वन्ति खलु किमपि भवतु श्रोतुं न शक्यते चेत् कथं भवेत् हम्म। द्रष्टुं न शक्यते चेत् कथं भवेत् अथवा एतत् सर्वमपि अस्ति एजुकेशन् नास्ति चेत् कथं भवेत् पठनं नास्ति चेत् कथं भवेत् पठनमपि अस्ति सर्वमपि अस्ति उद्योगः नास्ति चेत् कथं भवेत् हम्म। किल अद्य यद् यद् अस्ति एकं लिस्ट् करोतु हम्म। अहं किं किं किं किं किं प्राप्तवान् तदानीं किं भवति एतत् करोति चेत् कः लाभः भवतः चिन्तनमेव पासिटिव् चिन्तनं भविष्यति भवतः चिन्तनं भावात्मकं चिन्तनं भवति प्रतिदिनम् एतदर्थमेव पूर्वं प्रातस्मरणं सर्वमासीत् प्रातःकाले उत्थाय उप वयं तत्रैव किं मञ्चे एव उपविश्य वयं पूर्वकाले वयं श्रुतवन्तः किल प्रातस्मरणं वदन्ति किं കൗസല്യ സുപ്രജ രാമ പൂർവസന്ധ്യാ പ്രവർത്തത്തെ ഇല്ല കः अर्थः കൗസല്യായാः സുപ്രജ इत्येव उक्तवान् कथं वदति इति चिन्तयतु यत् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम् अस्ति तदेव वदति प्रभाते तत् श्रुत्वा उत्तिष्ठति एवमेव एतत् अन्ये कुर्वन्ति अस्माभिः एतादृश प्राक्टीस् करणीयम् अस्माकं जीवने तादृश किञ्चित् समयः आवश्यकः कः समयः एतत् वयं कतिवारं वदामः चेदपि वयं न अवगच्छामः कारणं वयम् अन्यमार्गेण गच्छन्तः स्मः इदानीं यद्यद् नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति इति वयम् अज्ञात्वा तस्मिन्नेव मार्गे स्मः तस्मात् तस्य किञ्चित् परिवर्तनं करणीयं बहु भावात्मकं तत् इति सर्वं न चिन्तयतु स्वस्य जीवने किं किं भगवान् दत्तवान् इति एकवारं चिन्त दत्तवान् इति सर्वं किमर्थं वदामि किम् अस्ति तदेव अद्य किम् अस्ति तस्य चिन्तनस्य नाम एव भावात्मकचिन्तनं किं नास्ति इति चिन्तनस्य नाम एव अभावात्मकचिन्तनम् एतद् द्वयं द्विविधचिन्तनं कुतः आगच्छति अभ्यासात् किल मनसि एव मनसि एतत् कथम् आगच्छति अभ्यासवशात् एव आगच्छति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति तस्मात् जीवने एतस्य प्राक्टीस् कथं कुर्मः कथं वयम् एतस्य अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः प्रार्थना इत्युक्ते एषा एव आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते एतदेव मन्दिरं गत्वा भगवतः पुरतः शतं वस्तूनाम् एकं लिस्ट् ददाति चेत् तद् आध्यात्मिकं न अत्यन्तस्वार्थपूर्णजीवनं किमर्थं भारतीयानां वर्धनं नास्ति मन्दिरेषु जनाः सन्ति सन्ति वा न सन्ति वा सर्वेषु मन्दिरेषु पूर्वकालस्य अपेक्षया अधिकाः जनाः आगच्छन्तः सन्ति शबरिमलायां गतवर्षे पञ्चकोटिजनाः आगतवन्तः जानाति पञ्चकोटि पञ्चक्रोर् जनाः इत्युक्ते केरलस्य जनसङ्ख्या त्रि क्रोर् एव समग्रकेरलस्य तादृशस्थाने एक लघु पर्वतस्य उपरि पञ्चकोटिजनाः तिरुपतिमध्ये कति जनाः आगच्छन्ति गुरुवायुरमन्दिरे कति जनाः हाँ, आगच्छन्ति कस्मिन्नपि मन्दिरे किन्तु किमर्थम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः प्रगतिः आध्यात्मिकसंस्कृतेः प्रगतिः नास्ति जनाः हाँ, आध्यात्मिकम् इति उक्त्वा अन्यत् किमपि जीवनं कुर्वन्ति हाँ, भगवद्गीतापारायणं करोति चेत् पुण्यं मिलति इति चिन्तयति सत्यं पुण्यं मिलति इति वदन्ति चेत् जनाः भगवद्गीतां पठन्ति किल अद्य पूर्ण अद्य किमपि वैकुण्ठ एकादशी अस्ति प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं गीतापारायणं करोतु सर्वे कुर्वन्ति उपविश्य बहवः जनाः सन्ति कारणं किं तेषां मनसि मानसिकधारणा सा एव तत् न करणीयम् इति अहं न वदामि तत् करोतु तत्सर्वं जनाः किमर्थं स्थापितवन्तः इत्युक्ते तदा वा करोति खलु इति विचिन्त्य एव किन्तु तत् केवलं न पर्याप्तं भगवान् वदति अत्र आध्यात्मिकं जीवनम् इत्युक्ते किम् भवान् भवतः जीवनस्य अवगमनं करोतु भवान् किमर्थम् अन्येषां जीवनमेव पश्यन् अस्ति भवान् सर्वदा भवान् भवान् न जानाति भवान् इदानीं कथं जीवनं करोति इति किल आत्मान्वेषणमेव आध्यात्मिकजीवनं आत्मान्वेषणम् इत्युक्ते कः अर्थः जनाः चिन्तयन्ति एवं नेत्रं निमील्य अन्तः पश्यतु इत्युक्ते अन्तः विद्यमान अवयवान् पश्यतु इति न किल जनानां झटिति कथं भावना आगच्छति अन्तः पश्यति इत्युक्ते जनाः किं कुर्वन्ति नेत्रं निमीलयति किं किम् अन्तः अस्ति इति पश्यति न अन्तः पश्यति इत्युक्ते भवान् भवतः जीवनस्य अवलोकनं करोतु किल तत् कथं प्राक्टीस् करोति एक एकं विषयं स्वीकृत्य प्रातःकाले उत्थाय भवान् तदर्थमेव समर्पणम् इति सर्वं पाठितवन्तः ते निरपवातसमर्पणेन अथवा पूर्णसमर्पणेन किं भविष्यति तस्य आनन्दः भवति भगवद्दर्शनं भवति इति वदति भगवद्दर्शनम् इत्युक्ते किं भवान् कः इति भवान् अवगच्छति तदेव भगवान् किल भवान् कः भवतः एतत् जीवनं किम् इति भवतः किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् अनुभवः भवति तावत् सरलं न तद् सरलमेव किन्तु आरम्भः करणीयः तदर्थं प्रथमकार्यं किं प्रतिदिनं वयम् एक यदा दशनिमेष पञ्चदशनिमेषपर्यन्तं किं करणीयम् उपविश्य आत्मावलोकनं करणीयं कथम् आत्मावलोकनं करोति वयम् एतत् पदं बहुकालतः पठितवन्तः वयं बहुवारं श्रुतवन्तः गीतावर्गे अन्यवर्गेषु किमपि आध्यात्मिकभाषणार्थं गच्छतु आत्मावलोकनं करोतु इति वयं जानीमः आत्मावलोकनं किम् आत्मावलोकनम् अवलोकनम् इत्युक्ते किम् एकः मार्गः एव मया उक्तं प्रथमतया एव भगवान् किं किं भवतः कृते दत्तवान् इति पश्यतु अतः एक एकरीत्या एक आत्मावलोकनमेव तत्प्रति भवान् गच्छति किं किं न दत्तवान् इति न गन्तव्यं झटिति तदेव आगच्छति भवान् प्रथमतया एक विषयं चिन्तयतु भवतः शरीरं भवान् चिन्तयतु किं किम् अहं प्राप्तवान् भवतः एजुकेशन् विषये भवान् चिन्तयतु अहं निश्चयेन वदामि अत्र विद्यमानः भवन्तः सर्वे अपि अत्यन्तभाग्यशालिनः सम्यक् एजुकेटेड् जनाः किल उत्तमरीत्या प्राप्तवन्तः इञ्जिनियर् जनाः अथवा वैद्यजनाः तदेव किल भवतां किमपि भवतां किं वदामि श्रेणी लेवल् तु उपरि एव तत्र उपविश्यापि सत्यं सन्धतया चिन्तयतु भवतः एजुकेशन् मध्ये भवान् आनन्दम् अनुभूतवान् वा भवन्तः स्वयं कदाचित् इदानीम् अहं चिन्तयामि अहं यदा पठन् आसं तस्मिन् समये अहं चिन्तयामि स्म कथञ्चित् एम् ए पठ एक एम् ए प्राप्नोमि चेत् अनन्तरं भिक्षाटनं कृत्वा जीवनं करोमि इत्युक्ते मम मम पुरतः तादृश एकः आसीत् मम ग्रामे एकः आसीत् तस्य त्रि एम् ए अस्ति सः अनन्तरं गृहं गृहं गत्वा भिक्षाटनं कृत्वा जीवनं करोति तस्य जीवनं भिन्नम् अहं न जानामि तं पूर्णतया अहं न जानामि किन्तु मम पुरत् अहं यदा गृहे मम क्षेत्रे यदा अहं कार्यं कुर्वन् बाल्यकाले जल जलसेचनं करणीयं किल औष्ण्यकाले तदानीम् अहमेवं स्थित्वा चिन्तयामि स्म एवम् एकवारम् एम् ए प्राप्नोति चेत् पर्याप्तम् एम् ए यस्मिन् समये अहं प्राप्तवान् तत् समाप्तं मम पुनः एम् ए विषये अहम् अद्यपर्यन्तं न चिन्तितवान् अनन्तरं सः पि एच् डि करणीयम् इति चिन्ता आगता पि एच् डि यदा प्राप्त तावत्पर्यन्तं पि एच् डि प्राप्तिपर्यन्तं मम तदेव भवति तत् कथं तदेव तदनन्तर एकदिनमपि अहं तस्मिन् विषये न चिन्तितवान् एवमेव अस्माकम् उद्योगविषये सत्यं भवताम् उद्योगविषये भवन्तः बहु चिन्तनं कृतवन्तः कदा प्राप्तितः पूर्वं किल यस्मिन् क्षणे भवन्तः तत् प्राप्तवन्तः अनन्तरं कदापि भगवन्तं स्मृत्वा एककृतज्ञताम् उक्तवन्तः वा तस्मिन् समये उक्तं तस्मिन् समये वदति तदा अहं जानामि किन्तु इदानीम् इदानीम् अपि इदानीं सुरेशजी एक उत्तम उद्योगे अस्ति किल सुरेशजी प्रतिदिनं प्रातःकाले एकवारं चिन्तयति वा हो भगवान् एतद् उद्योगं मम कृते दत्तवान् खलु एतादृश एक उदाहरणार्थम् उक्तवान् कोऽपि भवतु वयं न चिन्तयामः वयं किं चिन्तयामः तत्र मया तत् कथं कर्तुं न शक्यते तत्र अहं प्राब्लम् इदानीं भिन्न प्राब्लम् इति भिन्नभिन्नकार्याणि अहम् अभिमु अभिमुखीकरोमि किल अभिमुखीकरोमि इत्युक्ते फेस् करोति किल अहं तत्र भिन्नभिन्न तस्मिन् तस्मिन् क्षणे अहं तस्य आरोपणं कुर्वन्नस्मि किल ततः जीवनं किञ्चित् परिवर्तयतु इति भगवतः चिन्तनम् अत्रत्य चिन्तनं तदेव ततः परिवर्तनं करणीयं चेत् अभ्यासः करणीयः कथम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते एतदेव प्रतिदिनम् इदानीं प्रथमप्रथमम् आरम्भे न मिलति एव यदा भवान् आरम्भं करोतु एवं भावात्मकचिन्तनस्य आरम्भं करोतु भगवान् मह्यं किं किं दत्तवान् इति भवान् चिन्तनस्य आरम्भं करोतु न मिलति वस्तूनि प्रथमं वयं किं चिन्तयामः मम एतावत् बेङ्क् बेलेन्स् अस्ति प्रथमं तदेव आगच्छति किल अथवा मम गृहमस्ति मम पुत्रः अस्ति पुत्री अस्ति एतत् सर्वम् आगच्छति झटिति इन्द्रियाणि अस्मान् अन्यत्र नयति पुत्रः अस्ति इति पासिटिव् चिन्तयन् आसम् अहं तदानीमेव चिन्ता आगता पुत्रस्य रोगः अस्ति समाप्तम् अथवा बेङ्क् मध्ये मम एतावत् धनमस्ति इति चिन्तनस्य एव आरम्भं कृतवान् किन्तु मध्ये किम् आगच्छति ओ अन्यस्य इतोपि अधिकमस्ति यत्किमपि यत् यत् किं कस्य मनसि आगच्छति अहं न जानामि हम्म। यत्किमपि कारणेन बलात् अन्यत्र नीयते किं भवति शक्त्या ततः अस्माकं चिन्तनम् अन्यस्थानं प्रति गच्छति इन्द्रियाणां स्वभावः सः तदेव भगवान् वदति अस्माकं कृते एतादृशचिन्तनस्य उपयोगः अस्ति यः सन्न्यासिनः सन्ति स्थितप्रज्ञाः सन्ति तेषां विषये भगवान् भिन्नम् उक्तवान् किन्तु समानमेव विषयः अस्माकं कृते अहं किमर्थम् एतदुक्तवान् इत्युक्ते अस्माकं जीवने अस्माभिः एतादृशदर्शनार्थं प्राक्टीस् करणीयम् तदर्थम् उपायः कः इत्युक्ते प्रातः उत्थाय प्रतिदिनं दशनिमेषपर्यन्तम् उत्तम उत्तमकार्यं किं किं प्राप्तवान् इति चिन्तयतु इस्लां धर्मे अस्ति एतादृश एकः सम्प्रदायः जानाति तत् तेषां पञ्चसमय पञ्चवारम् एकस्मिन् दिने पञ्चवारं ते निस्कारं कुर्वन्ति मुस्लिं जनाः पञ्चवारं प्रति सामान्यतया एय्टि पर्सेण्टेज् मुसल्मान् जनाः अपि कुर्वन्ति तदेव अद्भुतम् अस्माकमपि एतत् सर्वमस्ति किन्तु वयं किमपि न कुर्मः खलु तेषु पञ्चवारं प्रतिदिनं कर्तुं तेषां समयः अस्ति सः इञ्जिनियर् भवतु डाक्टर् भवतु अमेरिके भवतु अमेरिके प्रेसिडेण्ट् भवतु कोऽपि भवतु सः मुसल्मान् अस्ति चेत् सः किं करोति नमस्करोति तद् रैल्वे स्टेशन् मध्ये भवतु एर्पोर्ट् मध्ये भवतु चिकित्सालये भवतु यत्र कुत्रापि भवतु सः तत् करोति तत् किं करोति तत्र ते नमास् यदस्ति तत् स्वीकृत्य पठित्वा पश्यन्तु कृतज्ञता एव भगवतः उपरि कृतज्ञतासमर्पणं भगव भवान् मह्यम् एतद् दत्तवान् तदर्थं भवते कृतज्ञतां समर्पयामि भवान् एतद् दत्तवान् तदर्थं कृतज्ञतां समर्पयामि मनुष्यजन्मतः एक एक एक एक एक एकं स्वीकृत्य ते प्रतिदिनं फैव् टैम्स् तत् कुर्वन्ति सत्यं तदेव पुण्यम् इति ते चिन्तयन्ति तेषां भिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति तद् भिन्नविषयः किन्तु अहं चिन्तयामि पश्यतु तादृश एकः मार्गः तेषाम् अस्ति इति कारणेन ते किञ्चित् किञ्चित् तेषां विषये तेषां बोधः अस्ति अहं कः किमर्थम् एतस्य धर्मस्य अनुष्ठानं मया करणीयं वयं न जानीमः कारणं किं वयं किं वदामि तादृश एकलोके वयं जीवनं कुर्मः मिथ्यालोके वयं जीवनं कुर्मः मिथ्या इत्युक्ते कः अर्थः सत्यं नास्ति स्वप्नलोके जीवनं कुर्मः वयमेव अस्माकम् एक लोकस्य सृष्टिं कृतवन्तः मां परितः अहमेव एकलोकस्य सृष्टिं कृतवान् अस्मि किल तत्र एव अहं तिष्ठामि कीदृशलोकः मायालोकः तत् तत्र अस्माभिः किञ्चित् परिवर्तनम् आनेतव्यं सर्वदा वातावरणकारणेन बहु परिवर्तनम् आगच्छति अस्माकं तदर्थमेव पूर्वकाले उक्तवन्तः लघु लघु कार्याणि इति वयं चिन्तयामः कदाचित् पूर्वकाले उक्तवन्तः गृहे दीपस्य ज्वालनं करोतु किल गृहे पञ्चषड् देवतानां चित्राणि स्थापयन्तु अथवा अस्माकमेव ज्येष्ठाः ऋषयः तादृशचित्राणि स्थापयन्तु अन्यत् किमपि किं गन्धवर्तिकायाः ज्वालनं करोतु गन्धवर्तिकायाः ज्वालनं करोति चेत् फैर् अलार्म् भवति अत्र किमपि नास्ति वयं किमपि वदामः अथवा रङ्गोली करोतु किमपि ऐश्वर्यस्य यद् मनसि दृष्ट्वा अन्तरङ्गे सन्तोषः भवति किल तादृशानि कार्याणि सन्ध्यावन्दनं करोतु सन्ध्यावन्दने किं करोति सन्ध्यावन्दनम् इत्युक्ते किं सूर्यस्य कृते अर्घ्यं ददाति किल त्रिवारं सूर्यस्य अर्घ्यं ददाति अनन्तरं तर्पणं करोति पितृतर्पणं ऋषितर्पणम् अनन्तरं किं देवतर्पणं देव ऋषि पितृ तेषां स्मरणं करोति देवान् तर्पयामि जलमेव स्वीकृत्य देवान् तर्पयामि इति त्रिवारं यदा वदति देवान् तर्पयामि देवान् तर्पयामि देवान् तर्पयामि इति वदति तर्पयामि इत्युक्ते कः अर्थः मम अन्तरङ्गे देव देवचिन्तनस्य तर्पणमहं करोमि तान् अहम् आनयामि किल ऋषीन् तर्पयामि इत्युक्ते मम परम्परायाः स्मरणं करोमि मम संस्कृतेः सम्पूर्णस्मरणं करोमि अनन्तरं पितृतर्पणं करोति किमर्थं मम पिता मम पितामहः मम प्रपितामहः तेषां कारणेनैव अहम् एतत् एतत् जीवने अद्य अस्मि खलु वयं कथं चिन्तयामः मम एतत् शरीरं ततः एव अहं प्राप्तवान् किल मम यदि अद्य अहम् एक उत्तम उद्योगे अस्मि चेत् तस्य कारणं के ते न पाठितवन्तः चेत् अहं कुत्र भवामि स्म किल वयं चिन्तयामः न न एतत् सर्वं ममैव भवान् यदा पञ्चवयः भवतः आसीत् भवान् किं जानाति स्म अक्षरं भवान् लिखतु इति दशवारं ते उपावेश्य लिखितवन्तः इति कारणेन भवान् लिखन् अस्ति किल एतादृश एकः परस्परभावः पूरकभावः इति अस्ति तत् अस्ति अस्माकं जीवने पासिटिव् चिन्तनम् आगच्छति भावात्मकचिन्तनम् आगच्छति प्रतिदिनं किं करणीयम् एतस्य वर्धननिमित्तं പ്രതിദിനം സ്മരണീയം ഏതത് സർവം യന്ത്രവത്ത് നക്കരണീയം കെചന ജന സന്ധ്യാവന്തനം കുറുവന്തി പര്യാസ നക്കരണീയ സന്ധ്യാവന്തനം സീരിയൽ പശ്യന്ത സന്ധ്യാവന്തനം കരോതി അച്യുതായ നമ അനന്തായ നമ മധ്യേ തത് പൃച്ഛത് കിമർത്ഥം കരോതി ഇല്ല എതാദൃശമേ അസ്മാക്കമപി വയം അന്യസ്യ പരിഹാസം വയം ന കുർമ്മ വയമപി കഥം കുർമ്മ ഇതി ചിന്തയാമ वयं कानिचन कार्याणि अस्माकं जीवने वयं प्रार्थनां कुर्मः दीपज्वालनं कुर्मः अस्माकं समयः एव नास्ति एकदीपज्वालनं कृत्वा प्रार्थनां कर्तुं कियन् समयः आवश्यकः एकनिमिषः अथवा पञ्चनिमिषं अथवा दशनिमिषं पर्याप्तं किल तद् नास्ति गृहे तद् अस्माकं न मिलति अन्य सर्वाणि कार्याणि कर्तुम् अस्माकं समयः अस्ति एकदिने कार्यालयं गन्तुं विलम्बः भवति चेत् वयं कष्टमनुभवामः कारणं किम् केन कारणेन अन्येव अस्मान् पश्यन्ति तत्र भवान् भवता चालितः नास्ति सत्यं भवान् अन्यैः चालितः अस्ति भवान् धनेन चालितः अस्ति अथवा कार्यालयजनैः चालितः अस्ति अथवा भवता भवतः वातावरणं किम् अस्ति वातावरणेन चालितः भवान् किन्तु धीरस्य लक्षणं किं वदति धीरः इत्युक्ते कः भवतः कारणेन वातावरणस्य परिवर्तनं भवान् करोतु अद्य वृष्टिः भवतु अथवा शैत्यं भवतु अथवा आतपः भवतु मया करणीयम् अहं करिष्यामि अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि षड्वादने उत्तिष्ठामि अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि पञ्चवादने उत्तिष्ठामि अहं तस्य कारणं न पश्यामि अहं ह्यः कदा निद्रां कृतवान् अथवा मम कोऽपि रोगः अस्ति वा इति प्रश्नः स्वयमेव रोगः किमपि नास्ति चेदपि वयं किं चिन्तयामः अहं बहु श्रान्तः अस्मि स्वयमेव किन्तु निद्रां करोति इति कारणेन श्रान्तिः गच्छति वा निद्रा इति अहम् एकविषये न वदामि एतद् अस्माकं प्रतिदिनपरिचयः अस्ति इति कारणेन वदामि बहूनि कार्याणि तदेव वयं वदामः न न अहं समये कार्यालयं गच्छामि समये भवान् कार्यालयं न गच्छति भवन्तं गमयति कारणं भवतः कार्याणि भवान् न करोति किल भवतः यानि कार्याणि भवतः कार्याणि सन्ति तानि कानि अपि कार्याणि किमपि भवान् न करोति समये बहु बहवः किन्तु ते वदन्ति अहं करेक्ट् कार्यालयं गच्छामि करेक्ट् कार्यालयं न गच्छति चेत् उद्योगः न भवति सः जानाति तद् उद्योगः गच्छति ततः तर्जनं भवति अथवा डालर् न मिलति डालर् एव भवन्तं कारयति तत्र सत्यम् अथवा एव अथवा स्थानमेव तत् न तादृशैः न भवितव्यं तदर्थं किं करणीयं किमपि मम तादृशसम्बन्धः नास्ति तादृशानि कार्याणि कृत्यतया करोतु तादृशानि कार्याणि कानि तदेव प्रार्थना दीपज्वालनम् अथवा किमपि कार्यं किल ततः तथैव निष्कामकर्म इति वदति निष्कामकर्म इति भाषणं करोति चेत् न भविष्यति निष्कामकर्म कर्तुं प्राक्टीस् आवश्यकं निष्कामकर्म इत्युक्ते कः अर्थः ओ अहं कस्यापि कृते साहाय्यं करोमि अहं किमपि प्रतीक्षां न करोमि इति वदति तद् न यदा अहं बाहुलयं महोदयस्य सहायं करोमि मम मनसि अस्ति अहम् अन्यत् तं पृच्छामि एव इति अथवा अन्यत् किमपि सहायं मम पक्षतः तस्य पक्षतः अहं प्रतीक्षां करोमि एतस्य नाम निष्कामकर्म इति न निष्कामकर्म इत्युक्ते भवान् भवतः उपरि एव निष्कामकर्म करोतु भवतः उपरि एव निष्काम भवान् प्रार्थनां करोतु निष्कामकर्म अस्ति प्रार्थनातः किम् इति मध्ये मध्ये न चिन्तयतु अन्यानि कार्याणि वयं निश्चयेन कुर्मः तस्य प्रेरणा नावश्यकी लोके सर्वेपि कुर्वन्ति तादृशकार्याणि किल तेन कारणेनैव लोकमेवं गच्छति खलु तस्मात् भगवान् वदति तत्र विद्यमानस्वार्थ अंशः न्यूनं न्यूनं करोतु कथं न्यूनं न्यूनं कर्तुं शक्यते अवगच्छति वा अहं किं वदामि कथं तद् न्यूनं न्यूनं कर्तुं शक्नुमः स्वयं प्रथमं चिन्तनं करोतु भगवान् किं किम् उत्तमं दत्तवान् तदर्थमेव भावात्मकचिन्तनं निष्कामकर्म भावात्मकचिन्तनम् एतस्य एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः अस्ति एतयोः बहु सम्बन्धः अस्ति यस्मिन् समये भवान् स्वयम् अवगच्छति मम कर्म भावात्मकम् इति यदा अथवा भवान् यद्यत् करोति तत् पासिटिव् इति भवान् यदा अवगच्छति तस्मिन् समये भवान् आनन्दम् अनुभवति भवान् सन्तोषम् अनुभवति तेन कारणेन भव भवतः जीवने स्वस्थता भवति भवतः जीवने शान्तिः भवति एवमेव प्रार्थनाद्वारा शान्तिः आगच्छति अहमेवं सम्पूर्णरुद्रं पठामि चेत् मम कृते एककिलो पीस् मिलति इति नास्ति एवमेव जनानां चिन्तनमस्ति किल जनाः सर्वं काल्कुलेशन् कुर्वन्ति अहम् एतत् करोमि चेत् एतत् मिलति एवं न एषः लोकः तादृशलोकः न भवान् सम्यक् रुद्रस्य रुद्रे किमस्ति यत्किमपि स्वीकरोतु अस्माकं प्रार्थना सर्वमपि एवमेव वयं दीपज्वालनं कुर्मः कां प्रार्थनां कुर्मः സാമാന്യ പ്രാർത്ഥന മതമേ ദീപജ്യോതിർ നമോസ്തുത അസ്തി ശുഭം കരോതി കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്മതം ബുദ്ധി വിനാശായ ദീപജ്യോതിർ നമോസ്തു സാമാന്യ പ്രാർത്ഥന കഥം പ്രാർത്ഥന കൃതവന്ത ബുദ്ധി വിനാശായ ശത്രുവിനാശനായ മമ മമ ബുദ്ധി ശത്രു ബുദ്ധി അസ്തി കില മയി വിദ്യമാന ബുദ്ധി കഥം सः शत् मम शत्रु एषः मम शत्रु सा मम शत्रु इति मम चिन्तनमस्ति तत् चिन्तनं गच्छेत् तदेव शत्रुबुद्धिविनाशाय किमपि स्वीकरोतु कापि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः शान्तिमन्त्रमस्ति खलु किमस्ति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजित्राः स्थिरैरङ्गे सुष्टुवां स्वस्तनोभिः व्यशेमदेवहितं व्यधायुः स्वस्ति न इन्द्रवृद्धस्रायमस्ति तत्र प्रथमं किमस्ति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः मम कर्ण कर्णद्वयमस्ति कर्णद्वयेन मया किं श्रोतव्यं भद्रम् उत्तमं मङ्गलं मम नेत्रद्वयेन मया किं द्रष्टव्यं मङ्गलं द्रष्टव्यं मम श्रोत्रद्वयेन मम नेत्रद्वयेन मया मङ्गलं द्रष्टव्यं मङ्गलं श्रोतव्यं चेत् किं भवितव्यं लोके सर्वत्र मङ्गलं भवितव्यं किल मम मङ्गलं भवतु इति प्रार्थना न मया मङ्गलानि कार्याणि द्रष्टव्यानि इति प्रार्थना भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा इत्येव प्रार्थनां कृतवन्तः तदेव तत् सर्वप्रार्थनायामपि अस्माकं स्वभावस्य रूपीकरणमेव चलति तदर्थं प्रातः प्रतिदिनम् एतत् सर्वं किमर्थं पठामः तदर्थमेव ॐ सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् इति वदामः भूषिकः अर्थः एतादृशः एकस्वरूपमस्ति वा सहस्रशीर्षाः इत्युक्ते तस्य कः अर्थः समग्रप्रपञ्चस्य विवरणं करोति किल सहस्रम् इत्युक्ते तौसण्ड् इति न संस्कृते केवलं सः अर्थः न अनेक इत्यर्थः सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम् एव सर्वं यत्किमपि स्वीकरोतु पुरुषसूक्तं श्रीसूक्तं मन्दिरे लिखित्वा स्थापितं भवति भाग्यसूक्तं ट्वेण्टि फैव् डालर् तत् करोति चेत् भवतः भाग्यं भवति कस्य भाग्यं भवति कस्य अर्चकस्य भाग्यं भवति कारणं तत् धनं मिलति किल एत एतादृश उपायेन किमपि आध्यात्मिकजीवनं कर्तुं न शक्नुमः भगवद्गीतायां कुत्रापि तत् उक्तं नास्ति एतत् किमर्थमस्ति अस्माकं जीवनस्य कृते अस्ति प्रतिदिनजीवनस्य कृते प्रतिदिनं भवान् कथं जीवनं करोतु इति वदति तत्र भवान् एतादृशचिन्तनं करोतु भगवान् उक्तवान् भवान् श्रद्धया भवतु कारणं तदेव किल अस्मिन् श्लोके अस्ति ये समाधिस्थितिमध्ये तिष्ठन्ति ये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः आत्मज्ञाने रताः ये सन्ति ते अपि पतन्ति केन कारणेन विषय आसक्तिकारणेन इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तदेव वदति भवतां मनः यत् अस्ति तद् इन्द्रियाणि किं करोति प्रमाथीनि कुर्वन्ति तद् नाशं कुर्वन्ति तस्मात् भवान् न चिन्तयतु अहं बहु अतीतः अस्मि मम सर्वमपि अभवत् मम इतः परं किमपि आवश्यकता नास्ति सर्वदा मनुष्यस्य अधःपतनम् आध्यात्मिकजीवने अधःपतनम् इत्युक्ते अधः अधः आगच्छति अधः पतनं कथं भवति मनुष्यस्य प्रथमकारणमस्ति तस्य अहङ्कारः प्रथमकारणं एक झटिति अस्माकं विद्याभ्यासस्य विद्या अभ्यासस्य समापनं कुत्र भवति यदा वयं सर्टिफिकेट् स्वीकुर्मः तत् किल भवान् किमपि अस्ति इति सर्टिफिकेट् भवान् स्वीकरोति भवान् समापितवान् पुनः भवान् न पठति महान् कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् अस्ति एक लघुविषये कम्प्यूटर् विषये पृच्छतु न जानाति कम्प्यूटर् सः जानाति किं अन्य कोऽपि यद् यद् निर्मितवान् सः सर्व सः अपि वदति तद् किल अवगतं किमपि नूतनं तत्र सः न आविष्करोति एकमपि एक पायिण्ट् अपि तस्य सम्भावना नास्ति तत्र किमस्ति भवान् बहु अभिमानेन अहं पठितवान् इति वदति भवान् किं पठितवान् येन येन केनापि किमपि अहं कम्प्यूटर् इति उदाहरणार्थम् उक्तवान् सर्वमपि एवमेव भगवद्गीता अस्ति संस्कृतपण्डितः इति चिन्तयतु सः सम्पूर्णभगवद्गीताम् अहं जानामि किं तत् सम्पूर्णभगवद्गीता कण्ठपाठं जानाति चेत् किं प्रयोजनं भवान् किं पठितवान् ततः भवतः जीवने तत्र किं प्रयत्नः अस्ति भवतः सम्भावना का अस्ति तत्र भवान् तस्मिन् विषये किं कृतवान् अवगच्छति भवतः किमपि प्रतिदिनं भवान् प्रातःकाले उत्थाय भवतः जीवनस्य किञ्चित् चेञ्ज् भवान् कृतवान् वा भवतः जीवनकारणेन न्यूनातिन्यूनं भवतः पुत्रस्य किञ्चित् प्रभावः अस्ति वा अवगच्छति अस्माकमेव पुत्राणां विषये अस्माभिः चिन्तनीयं पुत्र इत्युक्ते भवतां सह ये सन्ति तेषां विषये चिन्तयतु तदेव वयं सर्वे वदामः किल संस्कृतभारती अथवा संस्कृतकार्यम् इति वयं वदामः वयं किमर्थं संस्कृतकुटुम्बम् इति वदामः मम संस्कृतकार्येण मम कार्यं सत्यमस्ति चेत् प्रथमं कुत्र तस्य एतद् भवति मम कुटुम्बे भवति मम कार्यं सत्यमस्ति चेत् मम कुटुम्बे मम गृहे प्रथमपरिवर्तनं भवति कुटुम्बम् इत्युक्ते एकः सामान्यविषयः न भारतस्य एक सम्भावना अस्ति एतद् लोकस्य कृते अहं तस्मिन् दिने अपि उक्तवान् एतत् जनाः अवगतवन्तः वा न वा इति अहं न जानामि अमेरिकराष्ट्रस्य कृते अस्माभिः किमपि दातुं शक्यते चेत् प्रथमं कार्यमस्ति कुटुम्बं कुटुम्बसङ्कल्पं ददातु अमेरिकायाः सर्वविधसमस्यायाः परिहारः अस्ति कुटुम्बं भवति चेत् अत्र वृद्धाः न भवन्ति अत्र मन्दबुद्धिजनाः वृद्धाः मन्दबुद्धिजनाः भवन्ति ओल्ड् एज् होम् आवश्यकता नास्ति मन्दबुद्धिजनानां पालनार्थं भिन्नस्थानस्य आवश्यकता नास्ति कुटुम्बसङ्कल्पः अस्ति टीनेज् छात्राणां विषये कष्टं नानुभवन्ति जनाः किल असमीचीनपन्थां स्वीकृत्य ते न गच्छन्ति बहूनि कार्याणि एतानि सर्वाणि कार्याणि भारते कथं ते स्थापितवन्तः कुटुम्बसङ्कल्पेन कथं कुटुम्बसङ्कल्पं पोषितवन्तः कथं पोषितवन्तः एजुकेशन् द्वारा विद्याभ्यासद्वारा यस्मिन् समये मेक्कोळे विद्याभ्यासस्य आरम्भः भारते अभवत् विद्याभ्यासः इत्युक्ते भित्तिचतुष्टयस्य अन्तः भवति स्कूल् इति एकः सङ्कल्पः आगतः किल स्कूल् इत्युक्ते अस्माकं मनसि आगच्छति किल एकं बिल्डिङ्ग् बेञ्च् डेस्क् पूर्वं किम् आसीत् गुरुकुलम् इति आसीत् गुरुकुलं कुत्र आसीत् गृहे एकैकस्य गृहे गुरोः गृहे अद्यापि चालयन्ति भारते बहवः अहं जानामि देवेन्द्रपटेल् इति पाटील् इति एकः अस्ति महाराष्ट्रे महान् पण्डितः प्रकाण्डपण्डितः द्र मणिद्राविडः इति एकः तमिळ्नाडुमध्ये अस्ति महान् पण्डितः संस्कृते एतद् मीमांसाशास्त्रे ते सर्वे अपि दशपञ्चदशजनान् तेषां गृहे उपावेश्य पाठयन्ति शास्त्रं पाठयति तदेव शास्त्रपाठनं वयं के अस्माकं किम् एजुकेशन् इत्युक्ते चिन्तनं किम् एम् एस् सि अग्रिकल्चर् एक सस्यं कथम् आरोपणं करणीयम् इति न जानाति सत्यं जीवने क्षेत्रं फील्ड् न दृष्टवान् सः अग्रिकल्चर् मध्ये पि एच् डि भूत्वा एक डिस्ट्रिक्ट् अग्रिकल्चर् आफीसर् अस्ति सन्ति किल तादृशजनाः किं प्रयोजनं जीवनं सम्पूर्णं क्षेत्रे सस्यैः सह जीवनं करोति सः दृष्टो वदति एतस्य वृक्षस्य एतस्य सस्यस्य एषः रोगः आगच्छति हम्म। एतदर्थम् एतत् करणीयम् एषः कालः अस्मिन् काले बीजारोपणं करणीयम् अस्मिन् काले न करणीयम् अस्ति किल एषः एव विद्याभ्यासः समग्रविद्याभ्याससम्प्रदायः वयम् एजुकेशन् सर्टिफिकेट् परीक्षा एतादृशकार्याणि कृत्वा नाशितवन्तः संस्कृते एम् ए संस्कृत व्याकरणे एम् ए अस्ति भवतः नाम किम् इति पृच्छति यत् आकाशं पश्यति किं सत्यं वदामि भारतं गत्वा पश्यतु कति जनाः सन्ति केवलं संस्कृतं न अहं कृषिविषये उक्तवान् किञ्चित् पूर्वं यस्मिन् कस्मिन् अपि विषये एवमेव अस्ति वदामः वयं बहु किन्तु ततः किमपि न पठन्ति पूर्वतनपठनम् एवमासीत् एतदपि कण्ठपाठः न किल उद्धालकस्य कथां पठतु उपनिषत् मध्ये किल उपनिषत् एकैक कथां पठतु कथं पाठयति सस्यस्य जीवः अस्ति इति पाठयति कथं सस्यस्य जीवः अस्ति इति पाठयति तत्र मन्त्रः इति वयं मन्त्रम् इति चिन्तयामः तत्र अस्ति एव मन्त्रः अधः कर्तनं करोतु इति वदति तस्य अधः कर्तनं कृत्वा पश्यति बृहत् वृक्षः तस्य अधः कर्तनं कृत्वा पश्यति सः ततः रसम् आगच्छति मध्ये गच्छतु वृक्षस्य मध्ये कर्तनं करोतु मध्ये कृत्वा पश्यति ततः अपि रसमागच्छति उपरि गच्छतु इति वदति उपरि अपि कर्तनं कृत्वा पश्यति रसमागच्छति भवान् किं पठितवान् समग्रवृक्षे एषः जीवरसः अस्ति इति सः उक्तवान् एवमेव पाठितवान् वृक्षस्य जीवः अस्ति किल नो चेत् एतत् कथं भवति अधः विद्य अधस्तात् स्वीकृतं जलं कथं तावद्पर्यन्तं तत् सङ्क्रामयति उपरि तस्य पर्णानि सूर्यात् एतत् कार्बन् डैआक्सैड् स्वीकरोति अल किं स्वीकरोति सूर्यप्रकाशं स्वीकरोति सूर्यप्रकाशात् सः फोटोसिन्थसिस् करोति किल तेनैव प्रपञ्चं तिष्ठति एतत् सर्वमपि तं दर्शयित्वा पाठयति नदी नदी इत्युक्ते किम् इति पाठय नदी चलति नदी प्रवाहं करोति सः एकैकस्थानं नदीस्थानं नदी समीपं गत्वा उपविशति नदीप्रवाहं पश्यति ओ एषा नदी अस्ति इति पठति एषा नदी इति वाचकं न नदी किं किं करोति नदीजलप्रवाहस्य भेदः कः सर्वं समग्रं नद्याम् अपि जीवः अस्ति इति सः अवगच्छति सस्ये पक्षिणः प्रपञ्चस्य सर्वाणि कार्याणि एवं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा पाठयति तदेव पाठनम् इदानीं वयं किं चिन्तयामः तस्मिन् विषये मम सर्टिफिकेट् अस्ति चेत् पर्याप्तं सर्वस्य विषये सर्टिफिकेट् पर्याप्तं तस्मिन् विषये किं जानाति किमपि न आवश्यकम् अनन्तरं किं बहूनि कार्याणि कण्ठपाठं पठित्वा तद् लिखामः चेत् पर्याप्तं किमपि प्रत्युत्पादनमधित्वम् इति वदति प्रत्युत्पादनमधित्वम् इत्युक्ते प्रतिभा किम् इति पृच्छति സംസ്കൃതെ അസ്തി നവനവോന്മേഷശാലിനി പ്രതിഭ ഇതി വദതി നവനവ നൂതന നൂതന നൂതന കാര്യാണി യഥാ ഭാഷ ചേത് കവിത സൃഷ്ടിം കരോതു ഇല്ല ഭാഷായാം യഥാ കവിതയാ സൃഷ്ടി ഭവതി കിയാൻ ആനന്ദ വയം വദാമ താനീവ കാര്യാണി കവിതയാമപ്പി ഭവതി തമിഴ് ഭാഷായാം ഭവന്തഹ അഥവാ മലയാള ഭാഷായാം അഥവാ തെലുഗു ഭാഷായാം അഥവാ കന്നഡ ഭാഷായാം ഏക കവിതാം ശൃ ശൃണോതു യഹ यस्य मातृभाषा अस्ति तया भाषया सः एकं कवितां शृणोति चेत् सः केवलं पदानि न शृणोति कियत् कियवान् आनन्दः भवति कीदृश आनन्दः भवति कियत् अन्त अन्तः पर्यन्तं गच्छति सत्यं तदेव पठनं तादृशपठनमेव पठनार्थमेव एतादृशपुस्तकानि गीतां स्वीकृत्य पठति चेत् तादृशं किमपि अवगन्तव्यम् तदेव भगवान् वदति अस्मिन् श्लोके तदेव अस्माकं कृते तदेव अस्ति तत्र सन्यासिनां कृते भिन्नोपदेशः सन्यासिनां कृते किम् इति मया अत्र उक्त्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति किल वयं सन्यासिनः एवं भवतु वयं सर्वे अङ्गीकुर्मः <laughs> तस्माकं किमपि नास्ति किन्तु अस्माकं कृते किं न्यूनातिन्यूनं प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय दशनिमेषम् उपविश्य चिन्तयतु भगवान् मम कृते किं किं दत्तवान् दत्तवान् इति दानविषये न भवान् किं किं सुखम् अनुभवति तत् चिन्तनं भवन्तम् अग्रे अग्रे नयति यदा भवान् तादृश पासिटिव् पासिटिव् चिन्तनं करोति भावात्मकं चिन्तयति भवान् अभ्यासं करोति कस्मिन् विषये अभ्यासं करोति भवान् अनन्तरं भवतः विद्यमानवस्तूनि द्रष्टुम् आरम्भं करोति भवान् यदा भवतः विद्यमानद्रष् वस्तूनि पश्यन् भवति भवति विद्यमानवस्तूनि भवान् पश्यति भवती इति का विभक्तिः अस्ति सप्तमी इत्युक्ते भवतः अन्तरङ्गे तदेव अन्तर्दर्शनं प्रथमं मया द्रष्टव्यं मम कृते कियत् सौन्दर्यं भगवान् दत्तवान् मम कृते किं किं दत्तवान् अहं तत् कर्तुं शक्नोमि एतत् कर्तुं शक्नोमि प्रातः उत्थातुं शक्नोमि किमपि किल तादृशं यदा आरम्भं करोति पाकं कर्तुं शक्नोमि पाकः इत्युक्ते किमपि लोके सामान्यं कार्यं नास्ति किल जनाः चिन्तयन्ति कोऽपि मूल्यं न ददाति पाकं करोति चेत् सत्यं गृहे मातरः पाकं कुर्वन्ति वयं केपि तेषां मूल्यमेव न दद्मः अहं समीपकाले कुत्रापि पत्रिकायाम् अहं दृष्टवान् कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् डाक्टर् अथवा जिल्ला कलेक्टर् कोऽपि भवतु डैरेक्टर् भवन्तः कार्यं न कुर्वन्ति एकमासं भवन्तः कार्यं न कुर्वन्ति अथवा एकवर्षं कार्यं न करोति चेत् किं भविष्यति लोके किमपि न भविष्यति लोकमेवमेव तिष्ठति किन्तु एकः कृषिकः एकवर्षं कार्यं न करोति चेत् किं भवति खादितुं न शक्नोति न मिलति किल तदेव किन्तु वयं तेषां कार्यस्य मूल्यं न कल्पयामः वयं किमपि कपटलोके किमपि वयमेव एका एवं स्थापितवन्तः एतद् बहु बृहत् एतद् बहु बृहत् तदर्थं बहूनि पदानि किल वयमेव स्थापितवन्तः भवतां कार्येण वस् वास्तविकतया किं प्रयोजनम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं खलु मम कार्येण मम प्रयत्नेन किम् अहं सृष्टिं कुर्वन्नस्मि नूतनं किमपि मया सृष्टमस्ति वा मम जीवनस्य प्रयोजनं किम् अहं किं कुर्वन् अस्मि तस्याः हस्ते विद्यमानधनं स्वीकृत्य बेङ्क् मध्ये स्थापयति चेत् मम कः लाभः किन्तु अहं सन्तुष्टः एतादृशसन्तोषः कुतः आगच्छति तदेव अहम् उक्तवान् पाकं करोति अथवा किमपि करोतु जीवने एतादृशलघु लघु सस्य तद् कृषिं करोति एतादृश लघु लघु लघु लघु लघु कार्याणि यदा करोति ततः आनन्दः प्राप्तव्यः तद् द्रष्टव्यम् अस्माभिः ततः कथं ततः बलं भवति एकसस्यस्य आरोपणं करोति तत् यदा वर्धनं प्राप्नोति तत्र यदा पुष्पम् आगच्छति एकवारम् आस्वादनं करोतु यदा स्प्रिङ्ग् आगच्छति कोस्को गत्वा सस्यं स्वीकृत्य गृहे आनयनं स्थापनं न एतत् किमर्थं करोति अन्यान् प्रकटयितुं किल अन्येषां कृते प्रकटयितुमेव तत् करोति वृथा अन्तरङ्गे किमपि नास्ति तादृश अन्तरङ्गे अस्ति चेत् किं करोति सः स्वयं तस्य वर्धनं करोति किमर्थं वदामि तादृशं यदा वर्धनं करोति भवान् पठति तथा भवान् अवगच्छति सस्यस्य वर्धनं कथं सस्ये रोगः आगच्छति चेत् कथं सस्यस्य कृते किमर्थं जलं दातव्यं जलं ददाति चेत् किं भविष्यति यदा तत् सस्यं मरणं प्राप्नोति भवती अवगच्छति मरणम् इत्युक्ते किं तत् गच्छति चेत् कियत् कष्टमस्ति एतादृशप्रकृत्या सह तादृशपारस्पर्यं यदा भवति तस्य नाम अस्ति पारस्पर्यं तादृशपारस्पर्यं यदा भवति तदानीं भवतः जीवनम् आनन्दमयं भवति भवतः अन्यथा वयं किं പ്രതിദിനം ഏതാദൃശ സഹസ്രശഃ കാരണേന വയം ദൂരം ദൂരം ദൂരം ദൂരം ഗച്ഛാമി ഏകദിനേനേതത് ഏതത് പരിവർത്തയിതും ഏകസ്മിൻ ദിനേ ഏതത് സമഗ്രം പരിവർത്തനം കർത്തും ന കിം കരണീയം മന്ദം മന്ദം മന്ദം മന്ദം മന്ദം തസ്യ ഏതത് കരണീയം ഭഗവാൻ ഉക്തവാൻ അത്ര വിപരീതമേവ വിപരീതം കഥം ഗച്ഛതി സ ഉക്തവാൻ മഹാപുരുഷ ചേതപി സമാധൗ തിഷ്ഠതി ചേതപി ഏതാദൃശ ജീവനെ कीदृश आध्यात्मिकजीवने निरतः चेदपि सन्न्यासी चेदपि तस्य इन्द्रियाणि बलात् तम् अन्यत्र नयति तस्य मनः अन्यत्र गच्छति तस्मात् भवान् मिथ्यालोके न भवतु भवान् स्वयं न्यायीकरणं न करोतु ए मम एतत् किमपि न भवति अहं बहु एजुकेटेड् अस्मि इति न चिन्तयतु प्रथमं स्वस्य एजुकेशन् सर्वं पार्श्वे स्थापयित्वा स्वस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः तदर्थं दशनिमेष पञ्चदशनिमेषपर्यन्तं प्रतिदिनं वयं भावात्मकं चिन्तनं यदा कुर्मः भावात्मकं चिन्तनम् इत्युक्ते किं किं मह्यं भगवता दत्तम् अथवा किं किं मह्यम् अस्ति एकवारं लिस्ट् करोतु मम किं किम् अस्ति इति अनन्तरम् एकैकवस्तु मध्ये किञ्चित् किञ्चित् आनन्दम् अनुभवतु भगवान् एतावत् धनं मह्यं दत्तवान् अहं कथं तस्य आनन्दम् अनुभवामि एक उदाहरणं पश्यतु दानं करोति तदा आनन्दः भवति अस्माकं भयमस्ति चिन्तने एव भयमस्ति कारणं किं वयं न जानीमः धनस्य आनन्दः कुत्र इति वयं न जानीमः किल दानं करोति चेत् पापं गच्छति इति वदति कथं पापं गच्छति एवमेव यदा स्वीकृत्य दद्मः तदा अस्माकमेव परिष्कारः भवति तादृशजनाः सन्ति भवन्तः पश्यन्तु येषां दातुं मनः अस्ति तेषाम् अन्यत्रापि तेषां बहु आनन्दः भवति जीवने लघु लघुविषयः वयं द्वित्रः मिलित्वा कुत्रापि आपणं गच्छामः चिन्तयतु वयं त्रयः मिलित्वा तत्र होटेल् गत्वा खादामः केचन जनाः समग्रभोजनसमये चिन्तयन्तः भवति कः दानं ददाति किन्तु यः ददाति इति तस्य शीलः अस्ति सः आन्तं न चिन्तयति कारणं किं तस्य चिन्तनस्य विषयः एव नास्ति सः ददाति एव स्वीकृत्य तत्रैव कस्य आनन्दः भवति कस्य आनन्दः न भवति धनं तु यदा कोऽपि ददाति तस्य हस्ततः धनं गच्छति इति न चिन्तयतु भवतः हस्ततः ततोपि अधिकं धनं गच्छति तत् धनस्य एका लक्ष्मेः लक्ष्म्याः एकः स्वभावः सः सा न तिष्ठति कुत्रापि यत्र यः कोऽपि तस्याः बन्धनं कर्तुम् इच्छति ततः सः शीघ्रं पलायनं करोति सर्वमपि भवति किन्तु तेषाम् ऐश्वर्यं न भवति किल बेङ्क् मध्ये बहु धनमस्ति स्विस् बेङ्क् मध्ये केचन जनानाम् अकौण्ट् मध्ये बहु धनमस्ति तेषां किं प्रयोजनम् यस्य यस्य स्विस् बेङ्क् मध्ये धनमस्ति इदानीं येषां येषां ग्रहणम् अभवत् भारते बहूनां ग्रहणम् अभवत् भवन्तः चिन्तयन्तु तेषु कोऽपि तस्य धनस्य आनन्दम् अनुभवति वा तत्र धनमस्ति इति एकं किं समाधानं तद् स्वस्य कृते नास्ति सत्यं स्वस्य कृते अस्ति वा नास्ति वा नास्ति स्वस्य कुटुम्बस्य कृते अस्ति नास्ति स्वस्य ग्रामस्य कृते नास्ति स्वस्य राज्यस्य कृते नास्ति स्वस्य राष्ट्रस्य कृते अपि नास्ति अन्यराज्यं गत्वा स्थापितवान् किल न्यूनातिन्यूनं बेङ्क् सर्वं किमर्थम् आरम्भं कृतवन्तः बेङ्क् किमर्थं चालयन्ति एतस्य धनस्य रोटेशन् भवेत् किल तत् तस्मिन् राज्ये एव तस्य पुष्टिः भवेत् तदर्थमेव ते स्थापितवन्तः तदानीम् एते किं कृतवन्तः अन्यराज्यं गत्वा स्थापितवन्तः तदपि अहं श्रुतवान् स्विस् बेङ्क् तस्य एतत् कुत्र अस्ति जानाति वा समुद्रस्य अधः अस्ति एक तेषाम् एक स्थापनं समुद्रस्य अधः किमर्थं पातालं गत्वा धनं स्थापितवन्तः एतस्य धनस्य प्रयोजनं किं कति वर्षेभ्यः कोटि सत्यं कोटिशः डालराणि तत्र निक्षिप्तानि सन्ति अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् विश्वे तस्य कः उपयोगः अनन्तरं किमर्थं धनं वयमपि कुर्मः एतादृशकार्याणि इदानीम् अहं स्विस् बेङ्क् विषये उक्तवान् अस्माकं दुःखं नास्ति वयमपि चिन्तयामः अहं धनेन किं करोमि भगवान् किमर्थम् एतद् उक्तवान् इत्युक्ते वयं न चिन्तयामः वयम् एतत् सर्वे न पठामः मम मनसि किमपि न भवति मम एतद् नास्ति अस्माकं सर्वेषां स्थितिः एषा एव मनः तदेव कार्यं करोति अस्माकमेव इन्द्रियाणि अस्मान् बलात् तत्र नयति अस्माकं मनः तत्र रमते अनन्तरं किं भवति अस्माकं दुःखं भवति शान्तिः गच्छति तस्मात् कथं शान्तिः प्राप्तव्या इत्युक्ते तदर्थं प्राक्टिकल् लघु लघु लघु लघु लघु कार्याणि आरम्भं करोतु प्रथमकार्यं किम् प्रतिदिनं भावात्मकं चिन्तनं करोतु प्रातः उत्थाय

किञ्चित् षड्वादने उत्तिष्ठतु अनन्तरं भवान् चिन्तयतु अहं चिन्तयामि मया उत्थाय स्नानं कृत्वा दीपज्वालनं करणीयम् इत्येव अहं चिन्तयन् अस्मि तदेव मम मनसि चिन्तनं उदाहरणार्थं वदामि तादृशचिन्तनं मम मनसि अस्ति चेत् मम उत्थाने एव आनन्दः भवति किल भारतस्य मातरः कथं चिन्तयत्यः आसन् मया प्रातः उत्थाय पाकः करणीयः किमर्थम् सर्वेषां कृते दातुं मम उदरं पूर्णं कर्तुं न मम पुत्रस्य कृते पुत्र्याः कृते अन्येषां कृते गृहे का कार्यं कर्तुम् आगच्छति तस्य कृते सर्वेषां कृते मया पाकः करणीयः इति भावात्मकचिन्तनया सा उत्तिष्ठति स्म सा सन्तुष्टा आसीत् किन्तु वयं कालस्य परिष्कारं कृतवन्तः अस्माकं चिन्तनं कथम् एतत् सर्वं पाकः एव न करणीयः प्रातःकाले उत्तिष्ठति स्नानं करोति वा न करोति वा न जानामि पूर्वदिने कृत्वा अहं दृष्टवान् बहुजनाः तादृशं रात्रि एव स्नानं कृत्वा समापयति किमर्थं करोति कस्य कृते രാത്രി സ്നാനം കൃത്വ സമാപ്യ പ്രാതകാലെ സോട്ട് കൂട്ട് സർവം ധൃത്വ മയ കാര്യാലയ ഗന്തവ്യ സന്തോഷേണ ഗച്ഛതി വാ किमर्थम् एतादृशकार्यं करोति भवतः जीवनस्य नवतिप्रतिशतसमयः भवान् एतादृशकार्याणि किमर्थं करोति इत्येव प्रश्नः तस्मात् किञ्चित् विपरीतरीत्या किञ्चित् प्राक्टिकल् अस्माकं जीवने एतत् सर्वं भवतु अद्य अस्ति किल सर्वं भवतु तेन सह दशनिमेषं पञ्चदशनिमेषम् एतादृशजीवनस्य एकैकांशे पासिटिव् चिन्तनम् आनयतु प्रथममेव गृहे दीपज्वालनस्य आरम्भं करोतु किमपि तस्मिन् विषये अन्यत् न वदतु दीपं ज्वालयतु नो नो नो फयर् किं फयर् भवतः गृहे दीपं ज्वालयति इति कारणेनैव अमेरिका मध्ये फयर् अभवत् वा कथम् एतादृश अबद्धधारणाः कर्तुं न इच्छति उत्थातुं न इच्छति तत्र तैलं स्वीकरणीयं वर्तिका स्वीकरणीया दीपप्रक्षालनं करणीयं किञ्चित् प्रयत्नः अस्ति तद् न इच्छति तेन कारणेन किं करोति न करोति अनन्तरं तस्य अन्यव्याख्यानं करोति सर्वस्य लघु लघुविषयाणाम् अथवा एक ईश्वरस्य मूर्तिं गृहे स्थापयतु कृष्णस्य मूर्तिं स्थापयतु शिवस्य मूर्तिं स्थापयतु स्थापयति चेत् कः लाभः प्रातःकाले भगवन्तं कृष्णम् एकवारं पश्यति चेत् कियान् आनन्दः भवति किल तस्य जीवनं कथम् आसीत् नृत्यं करोति गा गीतं गायति वृन्दावने एव अटन् आसीत् बर्गः धरति कियत् सुन्दरः सः सर्वैः सः कथम् आनन्देन व्यवहारं कृतवान् तदेकवारं चिन्तयतु तद् न चिन्तयति तत् स्थापनीयं चेत् स्थलं नास्ति गृहे स्थलं नास्ति गृहे किमर्थं स्थलमस्ति यद् बीर् बोटिल् स्थापयितुं स्थलमस्ति गृहे बहुषु गृहेषु पश्यामि तद् अलङ्काररीत्या भिन्नभिन्न स्थापयति कुत्र संस्कारः तदर्थं स्थानमस्ति एक ईश्वरस्य चित्रं स्थापयितुं स्थानं नास्ति मनसि अपि न भवति अन्ततो गत्वा कुत्र स्थापयन्ति यत्र पादरक्षाः स्थापयन्ति तत्र बहुषु गृहेषु दृष्टवान् यत्र सोपानमस्ति तस्य मध्ये यत्र पादरक्षा स्थापयति तत्र भगवतः चित्रं किमर्थं स्थापयति किमर्थम् एतादृश असमीचीनकार्यं करोति न करोतु किल एतादृशं बहूनि कार्याणि अन्तरङ्गस्य वञ्चना तस्य नाम एव मिथ्याचारी इति सर्वं प्रकटयितुं कर्तुमिच्छति सः मन्दिरं गच्छति मन्दिरं गत्वा किं प्रार्थनां करोति भिन्नविषयः अथवा अन्यत् किमपि एतात् सर्वविषयेषु तत् न भगवान् वदति आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते तत् न स्वस्य विषये अवलोकनं भवान् एकैकलघुविषयं भवान् किमर्थं करोति भवान् चिन्तयतु भवतः अन्तरे भवान् गीतां पठति चेत् किमर्थं पठति भवान् किल तत् अस्माभिः चिन्तनीयं तादृशपरिवर्तनं जीवने आनयतु इत्येव वयम् इतः अवगच्छामः एतत् सन्न्यासिनां कृते एषः विषयः अन्यविषयः अस्माकं कृते एषः विषयः उत्तमाय भवेत् समापयामः एकवारं वदामः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Om Shanti Shanti Shanti